ຊາວໜຸ່ມລາວທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ຍັງປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຄ່ານິຍົມໃນການເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານຍັງສູງຢູ່ ທັງນີ້ກໍເປັນຍ້ອນວ່າ ການລົງທຶນໃນລາວທີ່ສຸມໃສ່ຂຸດຄົ້ນຊັ ບພະຍາກອນເປັນຫຼັກນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງວຽກເຮັດງານທຳແກ່ແຮງງານລາວ ທີ່ມີຈຳນວນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນໄດ້ ແລະ ນັກສຶກສາລາວກໍຍັງບໍ່ສາມາດຫຼິງເຫັນຂະແໜງເສດຖະກິດຫຼາຍອັນທີ່ມີທ່າແຮງຂ ະຫຍາຍຕົວຂອງລາວຢູ່ ຈຶ່ງນິຍົມຮຽນວິຊາໃດໜຶ່ງນຳກັນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ລາຍລະອຽດຈະເປັນຈັ່ງໃດນັ້ນ ໄຊຈະເລີນສຸກ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບ ຕໍ່ໄປ ກາ ນມີປະຊາກອນທີ່ໜຸ່ມ ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບບາງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ກຳລັງພັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສາມາດກະຕຸ້ນທ່າແຮງການຄ້ານັ້ນ ຄືຂໍ້ໄ ດ້ປຽບ 3 ຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະພາໃຫ້ມີການຟື້ນຕົວຄືນຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ໄວ ອີງຕາມບົດຖະແຫຼງຂ່າວຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ຫາກໍພິມເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ພ້ອມ ດຽວກັນ ທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ແລະ ບົດລາຍງານ 10 ປີ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ຫຼື ILO ເວົ້າວ່າ ເຖິງແມ່ນເສດຖະກິດລາວມີການເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ ແຕ່ວ່າການລົງທຶນໃນໂຄງ ການຕ່າງໆຢູ່ລາວ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຄົນລາວ ຂະນະທີ່ປະຊາກອນທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ ທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນປີ 2000 ປະຊາກອນລາວໃນເກນອອກແຮງງ ານມີ 2 ລ້ານ 4 ແສນກວ່າຄົນ ກວມເອົາປະມານ 48 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທີ່ມີ 5 ລ້ານປາຍຄົນໃນຕອນນັ້ນ ມາຮອດປີ 2020 ປະຊາກອນໃນເກນອອກແຮງງານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 3,787,334 ຄົນ ເຊິ່ງກວມເອົາເກືອບຮອດ 54 ເ ປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງລາວ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ການເຕີບໂຕທີ່ອີງໃສ່ການລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ໃນຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ສາມາດສະໜອງວຽກງານໄດ້ບໍ່ຮອດ 1 ເປີເຊັນຂອງ ການຈ້າງງານທັງໝົດໃນລາວ ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດແຮງງານມີຈຳກັດເຊັ່ນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳຍາກ ພ້ອມທັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຍັງຮັກສາຄ່ານິຍົມສູງໃນການເຂົ້າ ເຮັດວຽກນຳລັດຖະບານຢູ່ ດັ່ງທີ່ນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນຈົບວິຊາຊີບຊັ້ນສູງຜູ້ໜຶ່ງ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ຂ້ອຍຈົບຊັ້ນສູງ ອັນ IT ຢູ່ມິດຕະພາບລາວຫວຽດນີ້ ຢູ່ໂພນໄຊນີ້ ກໍຢາກໄປເຮັດວຽກນຳລັດຫັ້ນແຫຼະ ຄັນສົ່ງເຂົ້າໄດ້ນີ້ ມັນຊິຍາກຫຼາຍ ເຂົາຫຼິ້ນເສັ້ນຫຼິ້ນສາຍຫຼາຍ ມັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນງົບປະມານຫຼາຍ ມີເປີເຊັນໜ້ອຍຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ມີຫຍັງ ມີ ຊ່ວງນີ້ກະຊິໄປສະໝັກເອກະຊົນກ່ອນແຫຼະ ເອົາປະສົບການກ່ອນ ໜ້າຈະພໍໄດ້ຢູ່ດອກ ວິຊານີ້ມັນ ບໍ່ຍາກປານໃດດອກ ມີຄົນຄືວ່າຮັບຫຼາຍຢູ່ ຜູ້ກ່ຽວເລົ່າສູ່ຟັງອີກວ່າ ເຫດຜົນທີ່ພາໃຫ້ເລືອກຮຽນວິຊາການດ້ານ IT ຫຼື ເທັກໂນໂລຈີດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກໍຍ້ອນມີຈຸດປະສົງສຸດທ້າຍ ຄືການເຮັດວຽກໃນອົງການລັ ດຖະບານໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວອະທິບາຍໃຫ້ຟັງດັ່ງນີ້ ຖ້າວ່າວິຊາອື່ນນີ້ ກະສິກຳ ສ້າງແປງລົດຍົນ ສ້າງແປງໂທລະສັບ ແປງແອນີ້ ພໍມີວຽກງານດຽວນີ້ ຖາມວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢາກຮຽນວິຊານີ້ ວິຊານີ້ເປັນວິຊາທີ່ໂ ຕສາມາດເຮັດນຳລັດເອກະຊົນໄດ້ໝົດ ແຕ່ຖ້າມີເງິນແດ່ສາມາດລົງທຶນເປີດຮ້ານໂຕເອງໄດ້ເລີຍ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ພິມອອກເຜີຍແຜ່ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເປີດເຜີ ຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການທີ່ລາວບໍ່ສາມາດເອົາຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານທີ່ຕັ້ງທີ່ຢູ່ໃຈກາງຂອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟນັ້ນໄດ້ ກໍເພາະປະເທດມີກຳລັງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຍັງຕ່ ຳຢູ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດານາຍຈ້າງຊອກຫາແຮງງານທີ່ມີສີມືມາເຮັດວຽກງານເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄດ້ຍາກ ຂະແໜງກະສິກຳ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ແມ່ນຢູ່ໃນບັນ ດາຂະແໜງການທີ່ມີທ່າແຮງສູງສຸດ ແຕ່ຍັງເປັນຈຸດທີ່ຂາດແຄນທັກສະທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດຢູ່ ທັງນີ້ຕົ້ນຕໍກໍເປັນຍ້ອນຊາວໜຸ່ມລາວ ຍັງບໍ່ໄດ້ເລັງເຫັນຢ່າງຊັດເຈນທ່າແຮງໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແ ໜງການເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດນຳເອົາໂອກາດໃນດ້ານວຽກເຮັດງານທຳມາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ສະນັ້ນ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະເລືອກຮຽນວິຊາດຽວກັນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ມີກາ ນແຂ່ງຂັນກັນສູງໃນຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ຂະແໜງໜຶ່ງ ແຕ່ຂາດເຂີນໃນຂະແໜງການອື່ນ ພະນັກງານອາວຸໂສທ່ານໜຶ່ງໃນໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງໜຶ່ງໃນນະຄອນວຽງຈັນ ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ນັກສຶກສາລາ ວມັກຮຽນວິຊາອື່ນບໍ່ ນອກຈາກວິຊາເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລ້ວ

ປັດຈຸບັນ ອັດຕາການວ່າງງານໃນລາວເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 9.24 ເປີເຊັນ ມາເປັນ 21.8 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2021 ອີງຕາມທ່ານນາງ ຈັນເພັງ ມະນີແສງ ຫົວໜ້າກົມປົກປ້ອງແຮງງານ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ທີ່ຖະແຫຼງໃນ ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການຈັດງານມະຫະກຳສົ່ງເສີມແຮງງານລາວ 2022 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນສູນການຄ້າວຽງຈັນໃນອາທິດໜ້ານີ້ ນອກນັ້ນ ທ່ານນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລ ະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີສອງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ຈັດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍໂດຍຈະຮ່ວມກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂໃຫ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 19.4 ເປີເຊັນ ພາຍໃນປີ 2022 ນີ້ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານທີ່ມີສີມືສູງ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແໜງການລົງທຶນ ຫຼື ທຸລະ ກິດທີ່ມີທ່າແຮງສູງ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທະນາຄານໂລກກໍໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ເງິນທຶນສະໜັບສະໜູນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອເພີ່ມແຮງງານທີ່ມີສີມືສູງໃຫ້ແກ່ລາວ ໃນມູນ ຄ່າ 46 ລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໃນໂຄງການສີມືແຮງງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼື Priority Skills for Growth Project ເຊິ່ງໂຄງການນີ້ຈະເລີ່ມລົງມືປະຕິບັດໃນກາງປີນີ້ ໂດຍມີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ກ ະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຜູ້ຮ່ວມປະຕິບັດງານນຳກັນ ອີງຕາມບົດຖະແຫຼງຂ່າວສະບັບອອກວັນທີ 3 ມີນາ 2022 ສະຫຼຸບແລ້ວ ນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນກ ານຊອກວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ ເຊິ່ງສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນເກີດມາຈາກຄ່ານິຍົມເຮັດການໃນວົງການລັດຖະບານ ທີ່ຮັບເອົາພະນັກງານໃນຈຳນວນຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ໂປ່ງໃສນັ້ນ ຍັງສູງຢູ່ ເນື່ອງຈາກຄ່ານິຍົມນີ້ ເຂົາ ເຈົ້າຈຶ່ງມັກຈະພ້ອມກັນ ຮຽນໃນວິຊາດຽວກັນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຂະນະທີ່ມີຄົນຈຳນວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຮຽນວິຊາຊີບອື່ນໆທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການໃນຕະຫຼາດແຮງງານສູງຢູ່ນັ້ນ ໄຊຈະເລີນສຸກ ວີໂອ ເອ